ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook
ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວາຍຕ່າງໆ ເຫັນວ່າ ອາຫານທີ່ຈຳໜ່າຍຂາຍກັນທີ່ເປັນອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍອ່ອນ ມີລາຄາແພງເກີນຂອບເຂດ ແລະ ບັນຈຸນ້ຳຕານຫຼາຍໂພດ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງຮູ້ເຫັນວ່າ ນົມ ແລະ ອື່ນ ໆທີ່ມາຈາກນົມ ທີ່ຂາຍກັນຕໍ່ຄອບຄົວທັງຫຼາຍເພື່ອເດັກເລັກເດັກນ້ອຍອ່ອນ ບັນຈຸນ້ຳຕານຫຼາຍ ແລະ ມີລາຄາແພງ ແລະ ຂາດເຂີນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຊຸບລ້ຽງຮ່າງກາຍ ເມື່ອທີ່ມີອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃນດ້ານສຸຂະພ າບ ວິ່ງເຕັ້ນໃຫ້ລັດຖະບານສູ່ເລຍຈົ່ງວາງຫຼັກການໃສ່ການໂຄສະນາສິນຄ້າອາຫານເດັກນ້ອຍ ແມ່ນວ່າມີບາງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນເວົ້າວ່າ ນ້ຳນົມ ເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບຄອບຄົວຕ່າງໆ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ໜ້າທີ່ມະຫາທະໄລ Deakin University ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເຫັນວ່າ ນ້ຳນົມຕ່າງໆສຳລັບເດັກນ້ອຍອ່ອນ ບັນຈຸນ້ຳຕານຫຼາຍກວ່າ 8 ກຣາມ ນ້ຳນົມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕົບແຕ່ງເທື່ອ ສຳລັບທຸກໆຈອກທີ່ກິ ນ VicHealth ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວາຍນັ້ນ ແລະ ອີງໃສ່ການຄົ້ນຮູ້ຄົ້ນເຫັນຂອງ Dr. Jennifer McCann ທີ່ເວົ້າວ່າ ນ້ຳນົມສຳລັບເດັກນ້ອຍອ່ອນ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນກັບນ້ຳນົມສຳລັບເດັກນ້ອຍອ່ອນເກີດໃໝ່ ຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນນ້ຳນົມທີ່ທົດແທນນົມແມ່ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງດັອກເຕີ McCann ເຫັນວ່າ ນ້ຳນົມເດັກນ້ອຍອ່ ອນບໍ່ຈຳເປັນ ເປັນນ້ຳນົມສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ແກ່ກວ່າ 12 ເດືອນ ແຕ່ມັນບໍ່ດີເທົ່າກັນກັບນ້ຳນົມງົວອັນປົກກະຕິ ຍານາງເວົ້າວ່າ Toddler milk, those didn't exist

ໂປຣຕີນນ້ອຍລົງກວ່ານ້ຳນົມອັນປົກກະຕິ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຂັ້ນອາຍຸນັ້ນຄວນກິນນ້ຳນົມອັນປົກກະຕິຂອງຄອບຄົວແທ້ໆ ໃນອັດຕາຈຳນວນຂອງຄວາມໃຫຍ່ໂຕຂອງເດັກໆ ຍານາງ ນາມາ ໂຊຮາ ມີລູກ 4 ຄົນ ອັນ ມີດ້ວຍເດັກນ້ອຍອ່ອນ 2 ຄົນ ທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ

ພວກຍານາງໃຊ້ນົມໃນການເຮັດກິນ ແລະ ໃຊ້ພືດ ຫຼື ໃນການອົບຕ່າງໆ ແຕ່ການດື່ມນົມເປັນຈອກບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກຍານາງກະທຳມາ ຫຼື ກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກຍານາງບໍ່ເຄີຍກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ຈົນກວ່າ ຮອດ 6 ເດືອນ ຈຶ່ງໃຫ້ດື່ມນົມ ເມື່ອພວກເດັກນັ້ນສາມາດດື່ມນົມໄດ້ແລ້ວ ການສຶກສາເບິ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ Coronavirus Victorian Wellbeing Impact Study ຂອງ Vic Health ຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍເຖິງ 2,000 ຄົນ ແລ້ວເຫັນວ່າ ໜຶ່ງສ່ວນຫົກທີ່ຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ ນັ້ນ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທີ່ຈະຊື້ອາຫານການກິນໄດ້ໃນ lockdown ງວດທີ 1 ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວມີດັອກເຕີ

ຍານາງ ດັອກເຕີ McCann ທີ່ເຮັດວຽກໃນຖານເປັນ nutritionist ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການບໍລິໂພກອາຫານ ເວົ້າວ່າ ນ້ຳນົມເດັກນ້ອຍອ່ອນ ມີນ້ຳຕານເພີ່ມ ສາມກິໂລຕໍ່ປີ ໃສ່ນ້ຳນົມທີ່ເດັກນ້ອຍອ່ອນດື່ມໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງຈອກງວງໃ ນທຸກໆມື້ ຍານາງເວົ້າວ່າ So basically toddler milk

ການຂາຍຕ່າງໆ
Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ